SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມີເຖິງຂັ້ນກາຍຮ້ອຍແລ້ວ Queensland ຢູ່ໃນທ່າທີລະມັດລະວັງຕຽມພ້ອມ ນີ້ແມ່ນອັບເດດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາ ເລຍ ສຳລັບ 25 ກໍລະກະດາ 2021 ການເຕົ້າໂຮມກັນໂດຍຄອບຄົວໃນ New South Wales ຍັງເປັນສາເຫດທີ່ສົ່ງເສີມຈຳນວນເປັນໂຄວິດຫຼາຍ ການຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຍັງຈະຖືກສະຫຼຸບຢູ່ South Australia ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັ ບການຍຸຕິລັອກດາວ Queensland ລະມັດລະວັງຕຽມພ້ອມຫຼາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼົບໜີຈາກລັອກດາວ Sydney ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 145 ຄົນ ຈຳນວນກໍລະນີທີ່ເປັນໃນ Fairfield ມີຫຼຸດລົງແລ້ ວ Mick Fuller ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ New South Wales ບອກເຕືອນເຖິງທຸກຄົນທີ່ວາງແຜນຈະປະທ້ວງຂຶ້ນໃນ Sydney ໃນໄລຍະລັອກດາວ ວ່າຈະຖືກປັບໃໝ ດຣ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ New South Wales ເວົ້າວ່າ ໃນຫຼາຍມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ຮ້າ ນຂາຍຢາໃນທ້ອງຖິ່ນຈະສາມາດບໍລິການຢາວັກຊີນ AstraZeneca ແກ່ຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 60 ປີ ໂດຍເນັ້ນວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ມີໜ້ອຍ ດຣ Kerry Chant ຮຽກຮ້ອງທຸກໆຄົນຂອງຊຸມຊົນ ຈົ່ງໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເບິ່ງລາຍຊື່ຮ້າ ນຂາຍຢານັ້ນໂດຍກົດ List of pharmacies ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 11 ຄົນ ທຸກກໍລະນີມີສາຍພົວພັນກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ Delta ຂອງປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາຣັນທີນ ເມື່ອທີ່ຕິດແປດ ຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ແມ່ນມີ 190 ຄົນ ການລັອກດາວຄັ້ງທີ 5 ນັ້ນຈະສຸດສິ້ນລົງໄປ ໃນເວລາ 11 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ ແຕ່ທາງການເວົ້າວ່າຍັງບໍ່ມີຫຍັງຖືກສະ ຫຼຸບເທື່ອ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ການຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຍັງຖືກບັນຍັດຢູ່ໃນທົ່ວ East Queensland ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ບ່ອນເປັນໂຄວິດ-19 ໂດຍກົດ List of exposure sites South Australia ເດີນໄປຕາມແນວທາງຈະຍົກເລີກ ລັອກດາວໃນວັນພຸດ ໃນເວລາ 12 ໂມງ 1 ນາທີ ຕອນເຊົ້າ ແຕ່ບາງກົດເກນຈະຖືກບັນຍັດຢູ່ຕໍ່ໄປ ອີງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກອົດສະຕຣາເລຍ ໃນອົດສະຕຣາເລຍມີ 2,117 ກໍລະນີໂຄວິດ-19 ທີ່ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ຕຳນາ ນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ວ່າຊາວໜຸ່ມທີ່ສົມບູນດີບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍໂຄວິດ-19 ມັນເສຍຫາຍ ແລະ ສັງຫານຄົນແກ່ ແລະ ເຈັບໂຊເທົ່ານັ້ນ ຄວາມຈິງຄືໂຄວິດ-19 ແຕະຕ້ອງຄົນທີ່ແກ່ ແລະ ຄົນທີ່ເປັນອາການແຊກຊ້ອນຢ່າງ ໜັກໜ່ວງຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ກໍເສຍຫາຍ ແລະ ສັງຫານຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍບາງຄົນທີ່ສົມບູນດີ ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ pandemic disaster payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການ ເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼາ ຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ Coronavirus ມີການແນະນຳອັນຖືກຕ້ອງສຳລັບລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີຂອງທ່ານ ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານ ນະທີ່ COVID-19 Vaccine in your language

ນີ້ກໍຂໍໃຫ້ກົດເບິ່ງ ນັ້ນແມ່ນອ່ານໃຫ້ຟັງ ສຳລັບລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ອ່ານເບິ່ງ ແລະ ກົດຄົ້ນຫາໃນບົດຂຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ຄືກັນກັບບົດອ່ານນີ້ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ອັບເດດໂຄວິດ-19 ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ມີເຖິງຂັ້ນກາຍຮ້ອຍແ ລ້ວ Queensland ຢູ່ໃນທ່າທີລະມັດລະວັງຕຽມພ້ອມ SBS Radio Lao